ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນວາງແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ນານເຕີບແລ້ວ ແມ່ນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອາຫານທະເລຈາກປະເທດໄທເຂົ້າໄປໃນລາວໄດ້ ຕໍ່ມາກໍມີການເ ວົ້າວ່າປຶກສາຫາລືເຈລະຈາກັນ ແລ້ວກໍມີການປ່ອຍອາຫານທະເລຂອງປະເທດໄທເຂົ້າໄປໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວແດ່ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈັ່ງໃດກັນນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ໃນເວລານີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາ ຊົນລາວ ຈັດກິດຈະກຳອາຫານທະເລໄທຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວາງເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກການສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ນະ ວຽງຈັນ ກະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມພາບລັກສິນຄ້າອາຫານທະເລໄທ ປອດໄພຈາກການປົນເປື້ອນໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜົນການຈັດບຸນເທື່ອນີ້ກໍມີຍອດການຊື້ຂາຍປະມ ານ 480,000 ບາດ ໂດຍການຈັດກິດຈະກຳນີ້ກໍຕ້ອງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິໂພກອາຫານທະເລໄທ ແລະ ປະຊາສຳພັນພາບລັກອາຫານທະເ ລໄທປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຊາບເຖິງມາດຕະການ ແລະກະມາດຕະຖານຂອງການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກອາຫານທະເລຂອງໄທ ພາຍໃຕ້ແຄມເປນ Thailand Delivery with Safety ແລະກະຫຼັງຈາກກິດຈະກຳນີ້ຜ່ານໄປ ກໍຖືວ່າເປັນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຊາວລາວເປັນຢ່າງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຊາວລາວມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານທະເລໄທ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົດສະອາດປອດໄພທີ່ນຳເຂົ້າຢ່າ ງຕໍ່ເນື່ອງ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ໂຄງການອາຫານທະເລປອດໄພຈາກການປົນເປື້ອນໂຄວິດ-19 ກໍຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ຈາກໜ່ວຍຕ່າງໆ ໃນທາງສາທາລະນະລັດປະ ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ວ່າສິເປັນທາງພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍຄາດວ່າສິນຄ້າທະເລໄທນີ້ເນາະ ຈະມີແນວໂນ້ມເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ມັນເປັນແນວໃດກໍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ນີ້ ມອງເຂົ້າ ໄປເບິ່ງທີ່ວ່າເລື່ອງທຸລະກິດອາຫານທະເລໄທ ມັນກະແມ່ນຂອງໄທ ຜົນໄດ້ຜົນດີສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນໄທ ຫຼືວ່າຄົນໄທ ເພາະວ່າໄທເປັນຜູ້ຫາມາ ແລ້ວກໍສົ່ງໄປຂາຍ ກຳໄລມັນກະເປັນຂອງຄົນໄທ ແຕ່ວ່າມັນແປກ ໆ ເປັນຫຍັງລາວເປັນຜູ້ຈັດກິດຈະກຳ ຫຼືວ່າໂຊ ຫຼືວ່າຕະຫຼາດນັດ ຫຼືວ່າອາຫານທະເລໄທຢູ່ໃນລາວ ອັນນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມັນບໍ່ແມ່ນໄທຈັດ ແຕ່ວ່າເອົາລາວມາອອກໜ້າບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນຄ ວາມຮ່ວມມືເນາະ ໂດຍສຳນັກການສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ນະວຽງຈັນ ກະໄດ້ປະສານກັບທາງການທາງວຽງຈັນ ລວມທັງພາກເອກະຊົນເນາະ ເພື່ອເອົາສິນຄ້າທະເລໄທທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ ຫຼືວ່າ ສິນຄ້ າທະທະເລໄທທີ່ສົ່ງມານີ້ ກະສິມີທາງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຂອງຂອງລາວນີ້ເນາະ ເປັນ ເປັນຮ້ານຄ້າທີ່ນຳສິນຄ້າຂອງ ຂອງທະເລໄທນີ້ມາຂາຍ ໃນໃນບຸນນີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອາຫານທະເລໄທທີ່ວ່າເຂົ້າໄປໃນ ລາວນີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນແມ່ນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍດູເດົາວ່າແມ່ນຫອຍແຄງແມ່ນບໍ ກະມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ບໍ່ວ່າສິເປັນພວກກຸ້ງສົດເນາະ ກຸ້ງສົດແຊ່ແຂງ ປາມຶກສົດແຊ່ແຂງ ພວກຫອຍແຄງ ພວກຫອຍຕ່າງໆຈັ່ ງຊີ້ນະ ກະສິມີມີຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ໂດຍສະເພາະຫອຍແຄງ ແລະກະພວກປາມຶກສົດນີ້ ກະສິຫຼາຍຫຼາຍກວ່າຢ່າງອື່ນເນາະ ແຕ່ວ່າອາຫານທະເລຕ່າງໆທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ມັນ ມັນມີແນວເປັນກະປ໋ອງບໍ ນິຍົມກັນບໍ ອາຫາ ນກະປ໋ອງທະເລນີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມເນາະ ແມ້ແຕ່ກະທັ້ງໃນປະເທດໄທ ແທບສິບໍ່ມີຂາຍກັນເນາະ ອາຫານທະເລໄທກະປ໋ອງເນາະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຢູ່ປະເທດ Australia ນີ້ ບາງເທື່ອນີ້ຫິວ ຫິວຫິວເຂົ້າໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊິມັກເປີດອັນກະປ໋ອງປາທູນານ້ອຍໆດອກ ທີ່ວ່າ made in Thailand ມັນມັນແຊບໄດ໋ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງທະເລເປັນກະປ໋ອງກະປ໋ອງ ອັນຢູ່ໃນລາວບໍ່ນິຍົມປານໃດນີ້ ອັນອັນອັນນີ້ຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອ່າ ເລື່ອງຂອ ງອາຫານກະປ໋ອງທະເລເນາະ ຖ້າເປັນປະເທດໄທກໍຊິມີຂາຍກັນຕາມຮ້ານສະດວກຊື້ ແລະ ຮ້ານຄ້າທົ່ວໆໄປ ຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ພ້ອມ ແລ້ວກະຄົນໄທກະ ເອີ ສ່ວນໜຶ່ງກໍນິຍົມບໍລິໂພກກັນ ແຕ່ວ່າທາງ ລາວນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການກິນອາຫານກະປ໋ອງທະເລນີ້ ກໍກະມີຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງ ຍັງຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍຢູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງນິຍົມພວກອາຫານທີ່ເປັນອາຫານສົດແຊ່ແຂງ ພວກນີ້ເນາະ ກະອາດຈະແມ່ນທີ່ວ່າອາຫານທ ະເລມັນແພງແດ່ເນາະ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍຢູ່ລາວດົນນານຈັ່ງຊີ້ນະ ກະກິນກອກກິນໄກ່ ກິນຊີ້ນງົວ ແລ້ວຄົນລາວກໍສ່ວນຫຼາຍກິນຊີ້ນຄວາຍວ່າຊັ້ນ ເພາະວ່າມັນຖືກ ແລ້ວກະກິນປາ ມັນກະຖືກຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນຊິໄ ປກິນຂອງທະລອກທະເລ ກຸ້ງໃຫຍ່ ທີ່ວ່າຄົນລາວເຮົາເນາະ ມັນມັນມັນມັນກິນຂອງແພງນີ້ ມັນກໍໜັກກະເປົ໋າຊັ້ນຕີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າແມ່ນຄົນຮັ່ງຄົນລວຍທຸກໆຄົນ ຄົນຮັ່ງຄົນລວຍທີ່ວ່າເກີດອອກມາແລ້ວຄາບບ່ວງເງິ ນບ່ວງຄຳຫັ້ນ ຫວ້ຍ ມັນບໍ່ກິນແລ້ວອັນຊີ້ນຄວາຍຫັ້ນ ມັນກະກິນກຸ້ງໃຫຍ່ ຊ່ຳກຳປັ້ນ ຍາວຊ່ຳສອກນີ້ພຸ້ນລະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າຈັດອາຫານທະເລໂຊກັນຢູ່ໃນລາວຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເປັນແນ່ນອນລະ ເປັນການຂະຫຍ າຍກິດຈະການການຄ້ານີ້ ແຕ່ວ່າການໂຊ ຫຼືວ່າຈັດອາຫານທະເລນີ້ນະ ແມ່ນຈັດທຸລະກິດການຄ້າທະຫານທະເລຂຶ້ນຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ມັນມີວີ່ແວວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງທະເລຂອງໄທທີ່ວ່າເຂົ້າໄປໃນລາວນີ້ ມັ ນແພງບໍ່ ເທົ່າທີ່ໄດ້ລົມກັບຄົນລາວເນາະ ກໍບອກວ່າອາຫານທະເລຈາກໄທນີ້ຊິຖືກກວ່າທາງທາງຫວຽດນາມ ທາງຫຍັງ ແລ້ວກະທີ່ສົດກວ່າເນາະ